ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສະບັບ 24 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020 ສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍ ກ່ຽວກັບການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ລັດວິກຕໍເຣຍບໍ່ມີການຕ້ອງຫ້າມໄປມາຕ່າງໆ ຄົນສາມາດ ຢູ່ໃນ Holiday House ໄດ້ ຫຼື ທີ່ຢູ່ເຊົາສ່ວນຕົວ ຢູ່ໃນທີ່ຢູ່ເຊົານັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ ຮ່ວມດ້ວຍ Caravan Parks ແລະ ບ່ອນແຄັມປິງທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ເຊົາທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ Shared Communal Facilities ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ ປີ 2020 ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີຢ່າງແ ຮງກ້າ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນໄປຫາ ຫຼື ອອກໄປຈາກເຂດເມືອງຕ່າງໆ ຫົກແຫ່ງໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າເປັນບ່ອນທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຫຼາຍ ນີ້ແມ່ນເຂດ Hume, Brimbank, Casey, Darebin, Moreland ແລະ Cardinia ສຳລັບລັດ South Australia ຈາກແຕ່ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເປັ ນຕົ້ນໄປ South Australia ຈະກ້າວເຂົ້າສາມບາດກ້າວ ໜຶ່ງ ການຢູ່ຫ່າງກັນແລະກັນ ຈະຫຼຸດລົງມາເປັນໜຶ່ງຄົນຕໍ່ສອງຕາຕະລາງແມັດ ທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະກຳສາທາລະນະຊົນທີ່ຖືກບົ່ງໄວ້ ໂດຍມີແຜນໂຄວິດເຊບທີ່ມີຢູ່ ບໍ່ຈຳ ເປັນຈະເຮັດໃຫ້ແລ້ວແຜນການໃໝ່ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບອີເມລເປັນອັບເດດຂອງແຜນການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ກ່ອນໜ້າວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ສາມ ອັນທີ່ບໍ່ມີແຜນການໂຄວິດເຊບ ແມ່ນຈຳຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວແຜນການ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເລີ່ມຂຶ້ນໄດ້ ຈຳນວນຄົນເພື່ອເຕົ້າໂຮມກັນ ຫຼາຍສຸດ 300 ຄົນເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ໃນບ່ອນໜຶ່ງ ເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື ບ່ອນ ທີ່ບັນຈຸໄດ້ສູງສຸດ 75 ຄົນ ໂດຍຂຶ້ນກັບກົດເກນໜຶ່ງຄົນຕໍ່ສີ່ຕາຕະລາງ ແມັດ ການຢູ່ຫ່າງກັນໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ແມ່ນຢູ່ຫ່າງກັນແລະກັນໜຶ່ງແມັດເຄິ່ງຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ທຸລະກິດ ແລະ ການລື່ນເລີງ ການກິນອາຫານຢູ່ນອກບ້ານ ແມ່ນກະທຳໄດ້ຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ ຫໍສະໝຸດ ແລະ ສະ ລອຍນ້ຳເປີດໄດ້ ແຕ່ຈຳກັດ Playgrounds ບ່ອນຫຼິ້ນ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂາຍຂອງ ບ່ອນແຄັມປິງ ແລະ ຄາຣາວານພາກຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດ ໂຮງພາບພະຍົນ ແລະ ທີເອເຕີສາມາດເປີດຂຶ້ນໄດ້ໃໝ່ ການສອນເຕັ້ນລຳ ແລະ ອອ ກກຳລັງກາຍຢູ່ໃນຫ້ອງໃຫຍ່ໆ ສາມາດມີຄົນ 20 ຄົນໄປຮ່ວມໄດ້ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ໜຶ່ງຄົນຕໍ່ແຕ່ລະເຈັດຕາຕະລາງແມັດ ສຳລັບຫ້ອງທີ່ນ້ອຍ ການສອນສອນໄດ້ເຖິງ 10 ຄົນ ມີການຕ້ອງຫ້າມໃຫ້ 1 ຄົນຕໍ່ແຕ່ລະສີ່ ຕາຕະລາງແມັດ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast